ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວໆນີ້ກໍປາກົດວ່າມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແທ້ໆ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລືອກສົນໃຈໃນພາກລາຍການມື້ນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບໄດ້ວ່າ ທາງການລາວນີ້ສີດພົ່ນ ຫຍູກຢາຂ້າຕັກແຕນນີ້ນະ ມັນເປັນຫຍັງໄປຂ້າມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະຈັ່ງສີດ ອັນນີ້ກະມີ ມີລາຍງານຂ່າວເນາະວ່າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານກະເສດ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຊຳເໜືອ ເມືອງເອກຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ສີດພົ່ນຢາກຳຈັດສັດພືດຜົນທາງການກະເສດ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງຝູງຕັກແຕນໄມ້ໄຜ່ໃນ 2 ໝູ່ບ້ານ ກະຄືບ້ານພຽງຄັງຫ້ວຍສຽງ ກັບບ້ານເຫົ່າເໜືອ ການລະບາດຂອງຝູງຕັກແຕ ນໃນ ໃນ 2 ໝູ່ບ້ານເທື່ອນີ້ເນາະ ກະມີປະຊາຊົນລວມ 59 ຄອບຄົວ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພື້ນທີ່ເພາະປູກ ແລະກະພືດຜົນທາງການກະເສດປະມານ 15 ເຮັກຕາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສຳນັກງານການກະເສດ ແລະ ປ່າໄມ້ລະດັບແຂວງ ລະດັບເມືອງ ກະໄດ້ສົມທົບກຳລັງກັນລົງພື້ນທີ່ສີດພົ່ນສານເຄມີກຳຈັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຍັງໄດ້ອອກຄຳເຕືອນເຖິງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າພື້ນທີ່ຄວບຄຸມ ສອນຊາວບ້ານເລື່ອ ງຂອງການໃຊ້ຢາຂ້າມະແລງ ລວມເຖິງການປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກສານເຄມີ ແລະກະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວບ້ານ ຊ່ອຍກັນເຝົ້າລະວັງບໍ່ໃຫ້ຕັກແຕນລຸກລາມໄປຍັງເຂດອື່ນໆ ແລະກະຫາກມີການລຸກລາມ ກະໃ ຫ້ແຈ້ງທາງການໃຫ້ທັນທີ ຂະນະດຽວກັນເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວຂອງຊິນຫົວ ຊິນຫົວຂອງຈີນ ກະລາຍງານວ່າ ກະຊວງກະເສດ ແລະ ປະສຸສັດຂອງປະເທດເນປານ ກະຢືນຢັນວ່າງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຝູງຕັ ກແຕນທີ່ໄດ້ຫຼິ້ນງານພືດຜົນທາງການກະເສດໃນປະເທດອິນເດຍຢ່າງໜັກ ກະໄດ້ຂ້າມເຂດແດນທາງໃຕ້ຂອງປະເທດ ເຂົ້າສູ່ຫຼາຍ ຫຼາຍເຂດໃນຈັງຫວັດໝາຍເລກ 2 ໝາຍເລກ 5 ແລະກະຈັງຫວັດພາຄິມົນຕີ ຈັງຫວັດພາຄົມຕີ ປະເທດເນປານເນາະ ມັນຫຼາຍປະເທດໃດ໋ທີ່ວ່າຕັກແຕນມາອາລະວາດ ກະເສດຕ່າງໆ ແລະກະປ່າໄມ້ ແມ່ນຫຍັງກະຢ່າລະ ທີ່ວ່າຂຽວໆ ມັນກິນລຽບ ຢູ່ໃນອາຟຣິກາກະເປັນ ໃນປະເທດ Australia ນີ້ ກະເປັນ ປາກົດວ່າຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນີ້ມັນກະເປັນ ແລະ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຊົນລາວ ມັນກະບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຂ່າວນີ້ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ມີ ແລ້ວເພິ່ນປາບປາມນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າດູເດົານີ້ ມັນເປັນມາຫຼາ ຍມື້ແລະ ເປັນຫຍັງຫາກະມາສີດນີ້ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄື ຄືມັນເປັນເລື່ອງ ເລື່ອງແປກໃໝ່ເນາະ ໂດຍທັງໄທທັງລາວນີ້ກະຖືວ່າການລະບາດຂອງພວກຕັກກະແຕນນີ້ ກະຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ ທີ່ແປກໃໝ່ ບໍ່ຄ່ອຍ ບໍ່ຄ່ອຍ ເກີດຂຶ້ນເນາະ ບໍ່ຄ່ອຍມີຂ່າວ ການທີ່ລະບາດເທື່ອນີ້ເນາະ ຊາວບ້ານກະຄິດວ່າຊິເປັນພວກມະລົງມະແລງມາກິນພືດຜົນທາງການກະເສດເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າເທື່ອນີ້ມັນຜິດປົກກະຕິ ກະເລີຍໄດ້ແຈ້ງຊ້າ ຈັ່ງ ຊີ້ນະ ອັນນະ ກ່ຽວກັບຕັກແຕນທີ່ວ່າກຳລັງອາລະວາດຢູ່ເມືອງ ຫຼືວ່າບ້ານ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ນະ ວ່າແມ່ນຕັກແຕນໄມ້ໄຜ່ວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນຫຍັງໄປເອີ້ນວ່າຕັກແຕນໄມ້ໄຜ່ ມັນກິນ ແຕ່ໃບໄມ້ໄຜ່ຊັ້ນບໍ່ ເຂົາວ່າ ມັກອ່າໄມ້ໄຜ່ເປັນ ເປັນຫຼັກເນາະ ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າໄມ້ໄຜ່ເບີດນີ້ ມັນກະຈະກິນພວກເຂົ້າ ພວກພືດຜົນອື່ນໆທີ່ລົດຊາດຄ່ອນຂ້າງຫວານຈັກໜ້ອຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນຊິມັກຫຼາຍ ຈັ່ງໃບອ້ອຍ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະແມ່ນຢູ່ ຕັກແຕນນີ້ ມັນບໍ່ວ່າໄມ້ຫຍັງແລ້ວ ໃບບອກໃບໄມ້ທີ່ວ່າອ່ອນວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂຽວໆແດ່ ມັນກໍກິນລຽບເລີຍແຫຼະ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ສົນວ່າໄມ້ໄຜ່ໄມ້ຫຍັງດອກ ກິນໝົດ ຄັນມັນບໍ່ມີກິນແທ້ໆ ຕໍໄມ້ທີ່ວ່ າຂຽວໆ ມັນກໍໄປແຫ້ນກິນຄືກັນ ເພາະວ່າມັນບໍ່ຢາກຕາຍ ເພື່ອຢູ່ລອດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັນລະບາດຂຶ້ນຢູ່ພາກເໜືອລາວພຸ້ນ ບໍ່ແມ່ນມັນ ບິນ ຫຼືວ່າລົມພັດມັນມາຮອດຝັ່ງໄທແລ້ວບໍ່ ຫຼືວ່າແຂວງອື່ນໃ ນລາວແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ເນາະ ການລາຍງານກະຍັງບໍ່ມີວ່າມັນບິນໄປມື້ອື່ນ ເພາະວ່າທາງການລາວກະໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມພື້ນທີ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າສິໄດ້ລອດອອກໄປໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງ ຂອງພື້ນທີ່ ອື່ນໆ ລວມທັງປະເທດໄທເນາະ ກະຍັງບໍ່ມີລາຍງານຂ່າວວ່າຕັກກະແຕນພວກນີ້ເຂົ້າມາລະບາດໃນ ໃນພື້ນທີ່ປະເທດໄທ ແຕ່ວ່າທາງກະຊວງກະເສດຂອງໄທ ກະໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ແລ້ວກະຕຽມການປ້ອງກັນ ໄວ້ພ້ອມແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ ອືມ ຈັກສິກັນຈັ່ງໃດນະເນາະ ມັນ ມັນມາແລ້ວມັນປ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ຫັ້ນຕິ ນອກຈາກສີດຢາ ເນາະ ເອີ ຄື ຄັນ ຄັນເວົ້າວ່າສີດຢານີ້ ກໍຂໍຖາມແດ່ວ່າ ທາງການລາວເພິ່ນເອົາຢາໄປສີດໄປພົ່ນຫັ້ນ ແມ່ນ ຢາຫຍັງ DDT ບໍ່ DDT ບໍ່ ອັນນີ້ກະບໍ່ ບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ເປັນຢາອີ່ຫຍັງເນາະ ແຕ່ວ່າກະເປັນຢາຂ້າມະແລງໂດຍທົ່ວໆໄປນີ້ລະ ອືມ ເພາະວ່າຢາກ ຢາກຊາບນີ້ ເພາະວ່າຢາ DDT ນີ້ ສີດແລ້ວມັນມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສັດສາວາລະ ແລະ ຄົນເຮົາ ແລ້ວກະສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼືວ່າໂລກນີ້ເຂົາຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າບາງກໍລະນີຫັ້ນ ບາງໂຕອັນນັ້ນໂຕນີ້ທີ່ວ່າມີແຕ່ DDT ຂ້າໄດ້ຫັ້ນ ເຂົາກະຍັງໃຊ້ຢູ່ ຈັ່ງນະ ກະແປວ່າຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ມີ 2 ບ້ານ ຫຼື ວ່າ 2 ເມືອງນີ້ ມີຕັກແຕນອາລະວາດ ແລ້ວກໍຕາມທີ່ທ່ານຊາບຫັ້ນ ແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໄປເຂດອື່ນເທື່ອ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວບັດນີ້ລະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າ ອັນ ທີ່ວ່າຊາຍແດນລາວມັນປິດເນາະ ຊາຍແ ດນລາວ-ໄທປິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ກໍມີການເຝົ້າລະວັງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວກະແຮງງານລາວໃນປະເທດໄທທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ນີ້ກະຄົງຈະກັບລາວບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າ ອັນ ທາງການໄທນີ້ຈັບໄດ້ຄົນລາວ 21 ຄົນ ຖືກຫຼອກລວງເຂົ້າມາແດນໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງຈັບພວກເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວກະ ພວກຂະເຈົ້າມາຫຍັງ ແລ້ວກະເພື່ອຫຍັງ ຮູ້ບໍ່ ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ກະຄືວ່າລັກລອບເຂົ້າມານີ້ ກະເພື່ອເ ຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທເນາະ ເຮັດງານເນາະ ອັນນີ້ກະວ່າງວັນທີ 1 ກະລະກະດາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ພັນຕຳຫຼວດເອກ ດຸສິຕານົນ ທຳດີ ຜູ້ກຳກັບຕວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ກະພ້ອມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມຊາຍ ແລ້ວກະແມ່ຍິງຊາວລາວ 21 ຄົນ ກະເປັນເດັກນ້ອຍ 6 ຄົນ ກະຜູ້ໃຫຍ່ 15 ຄົນ ກະໄດ້ລັກລອບ ນັ່ງເຮືອຫາງຍາວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ເຂົ້າມາໃນລາຊະອານາຈັກໄທໂດຍບໍ່ໄດ້ລັບອະນຸຍ າດເນາະ ໂດຍຈັບກຸມໄດ້ທີ່ບໍລິເວນຊາຍແດນໄທ-ລາວ ລິມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ບໍລິເວນໄຮ່ມັນສຳປະຫຼັງຂອງຊາວບ້ານເນາະ ຂ້າງຖະໜົນບ້ານລາດຈະເລີນ ຕຳບົນນາແວງ ອຳເພີເຂມະລາດ ຈັງຫວັດອຸ ບົນລາຊະທານີ ຈາກການສອບຖາມກໍຊາບວ່າ ທັງໝົດກໍເດີນທາງຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ມາຈາກເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ກຳລັງຖ້າລົດມາລັບ ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນກຸງເທບ ແຕ່ກະມາຖືກຈັ ບໄດ້ຊະກ່ອນ ໂດຍຊາວລາວກະບອກວ່າ ທຸກຄົນຖືກຫຼອກ ໄດ້ເສຍເງິນໃຫ້ນາຍໜ້າ ໃຫ້ກັບນາຍໜ້າຊາວໄທ ແລ້ວກະຊາວລາວ ເພື່ອເດີນທາງເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ກຸງເທບ ເສຍໄປຄົນລະ 5,400 ບາດ ເປັນຄ່າເຮືອ 2,200 ແລ້ວກະຄ່າລົດອີກຄົນລະ 3,200 ກະດ້ວຍຄວາມທຸກຄວາມຍາກ ທີ່ນາກະແຫ້ງແລ້ງເນາະ ບໍ່ມີຊິກິນ ກະຕັດສິນໃຈຫອບເອົາລູກເອົາຫຼານມາຢູ່ນຳເນາະ ມາຂາຍແຮງງານທີ່ເມືອງໄທ ຕາມຄຳບອກຂອງນາຍໜ້າ ຊາວໄທຊາວລາວ ທີ່ຫຼອກລວງວ່າປະເທດໄທຕອນນີ້ເປີດປະເທດໃຫ້ຊາວລາວເຂົ້າມາຂາຍແຮງງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສຸດທ້າຍກະມາ ມາຖືກຫຼອກ ແລ້ວກະຖືກຈັບໃນທີ່ສຸດເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ ວ່າຈັບກຸມໄດ້ຮວດນີ້ນີ້ນະ ມັນອາດຈະເປັນຄັ້ງແລກໆ ທີ່ວ່າຕັ້ງແຕ່ມີການປິດຊາຍແດນຍ້ອນໂຄວິດ 19 ນີ້ ແຕ່ວ່າຈັບໄດ້ແຕ່ພວກທີ່ວ່າຖືກຫຼອກລວງມາ ພວກທີ່ວ່າຫຼອກລວງເດ້ ພວກຊຽນທັງຫຼາຍໄປຕົວະໄປຕົ້ມ ມັ ນຖືກຈັບບໍ່ເນາະ ໂຕຜູ້ທີ່ຫຼອກທີ່ຕົ້ມນີ້ເນາະ ກະຕອນນີ້ຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຫຼອກ ຄືຄົນລາວນີ້ 21 ຄົນ ຫຼັງຈາກຂ້າມມາແລ້ວ ກະໄປຢູ່ໃນ ໃນໄຮ່ມັນ ໃນໄຮ່ມັນຊາວບ້ານ ແລ້ວກະພວກນາຍໜ້ານີ້ກະຍັງ ບໍ່ມາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເອົາໄວ້ ໄວ້ໝ້ອງນັ້ນ ແລ້ວກະຊິເອົາລົດໄປຮັບ ຕອນນີ້ກະລົດກະຍັງບໍ່ໄປຮັບຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຕາມເນາະ ກະຫຼັງຈາກທີ່ເກີດເຫດແລ້ວ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊິໄດ້ຕາມຫາໂຕຜູ້ທີ່ຫຼອກລວ ງຄົນລາວນີ້ເນາະ ໂອ ກໍແປວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກນຳມາ ໄປຊຸກໄປຊ່ອນໄວ້ຢູ່ສວນມັນ ແລ້ວກະຖືກຈັບ ກະເລີຍວ່າຖືກຫຼອກລວງມາ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ມັນກໍສະຫຼັບຊັບຊ້ອນເນາະ ຈັກຂີ້ຕົວະກໍບໍ່ຈັກ ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງ ໂທດກຳທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນການລັກລອບເຂົ້າມາຫັ້ນ ກະເລີຍວ່າຖືກຫຼອກລວງມາ ຫຼືວ່າຖືກຫຼອກລວງມາແທ້ກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ວ່າມັນກະແປກໆຢູ່ ທີ່ວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ໄປຂໍໜັງສຽນໜັງສືຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວກໍມາເ ຮັດ ມັນກະບໍ່ມີການຈັບກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນເລື່ອງທີ່ວ່າຖືກລວງຫຼອກ ຫຼືວ່າລັກເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ແລ້ວຖືກຈັບຢູ່ຕາມຊາຍແດນລາວໄທນີ້ ໃນອະດີດນີ້ກະແມ່ນມັກມີຢູ່ເລື້ອຍໆຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຄືແຕ່ຕະກີ້ເນາະ ກະມີ ມີເລື້ອຍ ມີເລື້ອຍ ມີ ມີດູໂພດເນາະ ຕາມຊາຍແດນ ຕັ້ງແຕ່ຮອດເໜືອຮອດໃຕ້ເນາະ ແຕ່ວ່າກະ ກະເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆເນາະ ເທື່ອລະ 5 ຄົນ 10 ຄົນຈັ່ງຊີ້ ເທື່ອນີ້ກະຖືວ່າຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍເນາະ ກະຊາວ 21 ຄົນເນາະ ອື ມັນກະຈັບຍາກຢູ່ໄດ໋ ໄທກັບລາວ ໂດຍສະເພາະລາວອີສານກັບລາວລາວນີ້ ເນື້ອໜັງມັນຄືກັນ ຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄືກັນໝົດ ຄັນວ່າແມ່ນຫວຽດຊິເຂົ້າມາມັນກະຮູ້ໂລດ ຫຼືວ່າຂະເໝນມາ ມັນກະດຳໆແດ່ ສຽງເວົ້າມັ ນກະກຶກໆກັກໆແດ່ ກໍຮູ້ໂລດ ລາວອີສານກັບລາວລາວນີ້ ຮ້ວຍ ມາປົນກັນແລ້ວນີ້ເບິ່ງບໍ່ອອກ ກໍແມ່ນລະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າເພິ່ນຈັບໄດ້ ກໍແປວ່າເພິ່ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້ດີພຸ້ນຊັ້ນເທາະ ແລ້ວກໍພວກ ຖືກຈັບກໍວ່າໂຊກຮ້າຍລະ ແລະ ດີບໍ່ດີກໍຕິດຄຸກຕິດຄອກ ຫຼືວ່າຖືກສົ່ງກັບເມືອງລາວໂດຍກົງກໍບໍ່ຈັກແລ້ວ ຖືກກົດໝາຍຕ່າງໆ ລະເມີດມາດຕະການໂຄວິດ-19 ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ກໍໂອ້ຍ ຫຼາຍເລື່ອງຫຼາຍລາວແລ້ວ ບັດນີ້ນີ້ຂໍ ໃຫ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ວ່າ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານຍຶດລົດຂີ້ລັກ ທີ່ວ່າກຳລັງຕຽມຈະຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໄປຝັ່ງລາວນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ມຸກດາຫານ ກະເປັນລົດ Fortuner ປ້າຍແດງ ພຸ້ນລະເນາະ ຕຽມສົ່ງຂ້າມໄປ ໄປຝັ່ງລາວ ໂດຍພັນຕຳຫຼວດເອກ ກຽດຕິພູມ ສຸວັນໄຕ ຜູ້ກຳກັບສະຖານີຕຳຫຼວດພູທອນເມືອງມຸກດາຫານ ກະໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຊາວບ້ານວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນການລັກລອບນຳລົດຂ້າ ມໄປປະເທດລາວເນາະ ແລ້ວກະຕິດຕົມຢູ່ທີ່ບໍລິເວນຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ຟາກລຸ່ມບ້ານເລົ່າລ້ອມ ຕຳບົນນາສີນວນ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານ

ກ່ຽວກັບການຂີ້ລັກລົດຂ້າມຂອງໄປລາວນີ້ນະ ຫວ່າງປີກາຍປີກ່ອນບໍ ຕາມທີ່ວ່າໂທລະພາບໄທຖ່າຍທອດ ຫຼືວ່າເວົ້າວ່າກັນໃນວົງການຂ່າວ ອັນ ມັນໂດ່ງດັງຫຼາຍ ລັກເອົາຂ້າມຫຼາຍ ລະກະສຳເລັດຫຼາຍ ແມ່ນຂ້ າມຢູ່ທ່າອຸເທນຕົວະ ບັດນີ້ນີ້ ທ່າອຸເທນນັ້ນເປັນແນວໃດ ຍັງ ຍັງໂດ່ງດັງຢູ່ບໍ ຫຼືວ່າງຽບໄປແລ້ວ ຕອນນີ້ຍັງ ຍັງງຽບຢູ່ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນລາຍແລກເນາະ ທີ່ ຫຼັງຈາກທີ່ ເກີດໂຄວິດ 19 ມາ ເລື່ອງຂອງຂ່າວລັກລົດ ອ່ າ ແຕ່ກີ້ນີ້ສິໂດ່ງດັງ ບໍ່ວ່າສິເປັນໄທວທ່າອຸເທນເນາະ ມຸກດາຫານ ໜອງຄາຍ ກະມີຄືກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະແມ່ນຢູ່ ມັນມີຫຼາຍແນງ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ່າວເຫັນດອກ ອັນ ຈາກ Satellite ຂ່າວໄທນີ້ແຫຼະ ທີວີໄທນີ້ ເຂົາເຈົ້າຖ່າຍທອ ດເປັນ ສາລະຄະດີຫັ້ນ ໂດ່ງດັງຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ທ່າອຸເທນ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ລະລັກຂ້າມເລື້ອຍໆວ່າຊັ້ນ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ລົດທີ່ວ່າລັກມາ ຖືກຈັບໃນຊຸດນີ້ນີ້ນະ ທີ່ວ່າມັນໂຊກບໍ່ດີໄດ້ແລ່ນໄປຕິດຕົມນີ້ນະ ແມ່ນ ວ່າຖືກລັກມາແຕ່ໃສ ຫຼືວ່າເວົ້າງ່າຍວ່າ ເຮົາສິເວົ້າວ່າຂີ້ລັກກະບໍ່ແມ່ນ ຫຼືວ່າຕັ້ງເອົາ ເຈົ້າຂອງຂັບມາ ລະສິເອົາຂ້າມຂອງໄປຂາຍ ລະໄປແຈ້ງວ່າຂີ້ລັກກະບໍ່ຈັກ ແຈ້ງປະກັນໄພ ທວງເອົາປະກັນໄພພ້ອມ ຫຼືວ່າ ຖືກຂີ້ລັກມາແທ້ກໍຕາ ກໍຕາມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນມາຈາກໃສເນາະ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງກວດສອບຢູ່ເນາະວ່າມັນມາຈາກໃສ ແຕ່ວ່າເບື້ອງຕົ້ນກະ ກະມີການສັນນິຖານໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄືຢ່າງທ່ານວ່ານີ້ນະ ກະຄືໜຶ່ງລະຈະ ເປັນລົດເຈົ້າຂອງເນາະ ລົດປ້າຍແດງ ເຈົ້າຂອງອອກລົດມາແລ້ວນີ້ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ເງິນສົ່ງ ກະສິລັກລອບເອົາໄປຂາຍ ກະວ່າມັນຫາຍ ມັນ ມັນສູນຫາຍຈັ່ງຊີ້ ກະສິໄປເອົາປະກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຫຼາຍ ມັນ ຫຼາຍຫຼ່ຽມກົນວ່າຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າລົດຄັນທີ່ຈັບໄດ້ນີ້ກະ ເຮົາກະດູເດົາໄດ້ຕົວະວ່າ ເພາະວ່າເຮົາຮູ້ປ້າຍມັນ ສົມມຸດວ່າປ້າຍໜອງຄາຍກະມາຈາກໜອງຄາຍຕົວະ ອັນນີ້ບໍ ປ້າຍບໍ່ມີບໍ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນລົດປ້າຍແດ ງເນາະ ເປັນລົດປ້າຍແດງ ບາງເທື່ອນີ້ເນາະ ປ້າຍ ປ້າຍ ປ້າຍແດງນີ້ໝາຍເຖິງຫຍັງເນາະ ປ້າຍແດງເປັນປ້າຍຊົ່ວຄາວ ທີ່ລົດອອກໃໝ່ ທີ່ທາງບໍລິສັດເປັນຜູ້ອອກໃຫ້ ເປັນຜູ້ອອກໃຫ້ ໃຊ້ໄລຍະບໍ່ເກີນ ບໍ່ເກີນ 3 ເ ດືອນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ປ້າຍ ປ້າຍຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າຊິໄດ້ປ້າຍແທ້ ແຕ່ວ່າປ້າຍຊົ່ວຄາວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນກະ ກະເບິ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າມາຈາກໃສບໍ່ ຈັງຫວັດໃດບໍ່ ຖ້າເປັນ ເປັນປ້າຍແທ້ໆນີ້ ມັນກະສາມາດທີ່ຈະ ກວດສອບໄດ້ ຍ້ອນ ຍ້ອ ນກັບໄປໄດ້ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ພວກລັກລອບນີ້ ບໍ່ຊິເປັນປ້າຍແທ້ ຫຼືວ່າປ້າຍແດງຊົ່ວຄາວນີ້ ມັນກະມີປ້າຍປອມມາຕິດຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ກະ ກະຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ຢູ່ໃນຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ມັນ ເຂົາເຈົ້າໄທບ້ານນັ້ນ ຂ້າພະ ເຈົ້າຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ປ້າຍປອມຂອງຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ກັບປ້າຍແທ້ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເບິ່ງແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນກະເບິ່ງອອກຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນມີທັງປອມທັງແທ້ໄດ໋ ອັນປອມອອກປ້າຍຂອງທາງການ ຂອງຈັງຫວັດ ນະຄອນພະນົມນະ ເພາະວ່າປ້າຍແທ້ນີ້ມັນຊິມີ ມີຫຍັງກະບຸ້ມໆໜ້ອຍໜຶ່ງ ມີຕີກາ ປ້າຍປອມນີ້ບໍ່ມີຊັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າກັນ ແລ້ວເລື່ອງການຂີ້ລັກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃນເດືອນໃດແທ້ ທີ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນມັກຈະມີການລັກ ລັ ກລົດຂ້າມຂອງນີ້ ບໍ່ແມ່ນຍາມແລ້ງບໍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນຍາມແລ້ງເນາະ ຍາມແລ້ງມັນຊິມີທາງລົງທາງຫຍັງ ລະກະເປັນທາງຄ້ອຍຈັ່ງຊີ້ ເຮືອກະຊິເຂົ້າໄດ້ງ່າຍ ລົດກະຊິລົງໄດ້ງ່າຍ ດິນກະບໍ່ ກະບໍ່ປຽກບໍ່ຊື້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຊິບໍ່ຕິດຕົມຕິດຫຼົ່ມເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງລັກລົດລັກລານີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນມີລັກລົດຈາກຝັ່ງລາວມາຝັ່ງໄທບໍ່ ອັນນີ້ຈາກຝັ່ງລາວມາຝັ່ງໄທ ບໍ່ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວເນາະ ມີແຕ່ຝັ່ງໄທໄປຝັ່ງລາວ ແຕ່ກີ້ແ ຕ່ກ່ອນນີ້ ກະຄືເລື່ອງຂອງການລັກລົດໄປຝັ່ງລາວນີ້ ມັນກໍຊິມີເລື່ອງຂອງການດັດແປງຈາກພວງມະໄລຂວາເປັນພວງມະໄລຊ້າຍ ຫຼັງຈາກດັດແປງແລ້ວກໍຊິສົ່ງໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວອັນເລື່ອງລັກລົດນີ້ນະ ແມ່ນ ແ ມ່ນວ່າລັກຈາກຝັ່ງໄທນະ ເອົາໄປຝັ່ງລາວແລ້ວ ເຈົ້າຂອງຄົນໄທຢູ່ຝັ່ງໄທນີ້ ໄປຊອກຢູ່ເມືອງລາວ ເຫັນຢູ່ເມືອງລາວແທ້ໆ ກໍຍັງເອົາຄືນບໍ່ໄດ້ນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນມັກຈະມີບໍ່ ກໍລະນີນີ້ ອັນນີ້ກະເຄີຍມີເລົ່າເລື່ອງວ່າ ກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າເຫັນແລ້ວ ມັນກະ ກະຄືມັນໄປກວດສອບບໍ່ໄດ້ເນາະ ກະເປັນເລື່ອງທີ່ ທີ່ຍາກຢູ່ເນາະ ທີ່ໃນການກວດສອບ ບາງ ບາງ ເຄີຍ ເຄີຍມີກໍລະນີນີ້ຢູ່ວ່າໄດ້ ໄດ້ຮູ້ວ່າໄປ ໄປຢູ່ຝັ່ງ ຝັ່ງພຸ້ນເນາະ ລະກະບໍ່ສາມາ ດທີ່ຊິເຮັດຫຍັງໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ຄືໝູ່ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ໜຶ່ງນະ ຊຽງບົວ ຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ແຫຼະ ລົດ 4 wheel Hilux ບໍ່ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງນີ້ແຫຼະ ຖືກລັກໄປ ກະໄປເຫັນຢູ່ວຽງຈັນພຸ້ນ ຜູ້ກ່ຽວໄປຖາມເອົາ ບໍ່ໃຫ້ ຄັນວ່າຢາກໄດ້ຊື້ເອົ າ ວ່າຊັ້ນ ລະກະເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ກະເລີຍຖິ້ມເລີຍ ເທົ່າຄູ່ມື້ນີ້ ອັນນີ້ຫຼາຍກໍລະນີ ມັນຄືຊິເປັນແບບນີ້ຕິ ກະ ກະຄືຈັ່ງຊີ້ລະ ໄດ້ຍິນແບບນີ້ລະ
ໂອ້ ແຕ່ວ່າສົມມຸດວ່າເນາະ ອ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ລັກຂ້າມໄປແລ້ວ ບາງ ບາງຄັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ບາງເທື່ອນີ້ ບາງຄັນທີ່ລັກໄປແລ້ວນີ້ ຄືວ່າເປັນລົດ ຂຶ້ນວ່າເປັນລົດຖືກຕ້ອງຂອງຝັ່ງພຸ້ນແລ້ວ ກະຂີ່ຂ້າມ ຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ ໄທລາວ ມາ ມາ ມາໜອງຄາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕຳຫຼວດໜອງຄາຍນີ້ ກະຊິມີການກວດລົດ ເບິ່ງທະບຽນ ເບິ່ງຫຍັງ ກະເບິ່ງຕົວເລກຢູ່ ຢູ່ຄັດຊີ ຢູ່ເຄື່ອງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນຖ້າວ່າເປັນຕົວເລກເຄື່ອງ ອ່ າ ຫຼືວ່າຕົວເລກຢູ່ຄັດຊີ ທີ່ມັນຕົງກັບທີ່ມີການແຈ້ງເອົາໄວ້ ຊຶ່ງເຂົາກະຊິບັນທຶກໄວ້ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເນາະ ຄັນຖ້າມັນກົງກັນ ກະຊິໄດ້

ໂອ ຂາຍຖືກກ່ອນຊັ້ນບໍ່ ຂາຍຖືກກວ່າ ຂາຍຖືກກວ່າ ກໍແປວ່າກຳໄລຫັ້ນຫຼາຍແຫຼະ ເພາະວ່າລັກ ຂີ້ລັກມາເດ້ ແຕ່ວ່າໄດ້ດັດພວງມາໄລ ດັດນັ້ນແລະດັດນີ້ ຄັນເບກ ຄັນສົ່ງ ຄັນຫຍັງນັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນກໍໄດ້ລົງທຶນເລັກໆນ້ ອຍໆ ກໍແປວ່າເຂົາຍັງກຳໄລຢ່າງມາກມາຍ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄືສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ຄັນເປັນດັດແປງແລ້ວ ເພື່ອທີ່ສົ່ງລາວເນ້ຍ